ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر شۇنداقلا خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز قېنى ئەمسە ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ تەييارلىشىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز
خىتاي ھۆكۈمىتى باشقۇرۇشىدىكى ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىنىڭ ئون ئىككىنچى دېكابىردىن بۇيانقى خەۋەرلىرىدە ئاتۇشنىڭ ئېكساق يېزىسىدىكى ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرىنىڭ قىزغىنلىق بىلەن پۇتبول ئويناۋاتقانلىقى ئۇلۇغچات ناھىيىسىدىكى قىرغىز ئوقۇغۇچىلارنىڭ ماناس داستانىنى يادلاۋاتقانلىقى مەكىت ناھىيىسىدىكى ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرىنىڭ دولان مۇقاملىرىنى ئۆگىنىۋاتقانلىقى ئالاھىدە ئورۇن ئالغان شۇنىڭدەك خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يەرلىك مەدەنىيەتلەرنى قوغداشقا قانچىلىك زور كۈچ سەرپ قىلىۋاتقانلىقىنىڭ ئىسپاتى سۈپىتىدە بايان قىلىنغان. كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدىغىنى، بۇ ھالنىڭ يېقىنقى مەزگىللەردە غەرب دۇنياسىدا ئوخشىمىغان شەكىللەردە ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتى ھەققىدىكى سەلبىي تەنقىدلەر بىلەن ماس قەدەمدە ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقانلىقى بولماقتا. بولۇپمۇ شان روبېرتس، جېيمىس مىلۋارد، رەيچېل خاررىس قاتارلىق بىر تۈركۈم مۇتەخەسسىسلەر ئۆتكەن ئالتە يىلدىن بۇيان ئىزچىل داۋام قىلىپ كەلگەن قىرغىنچىلىقتا بۇ جايدىكى مەدەنىيەت مىراسلىرىنىڭ ئاخىرقى نامايەندىلىرى بولغان مەسچىتلەرنىڭ ۋە مازارلارنىڭ چېقىۋېتىلگەنلىكى، ئۇيغۇر تىلى ۋە يېزىقىنىڭ مەنئى قىلىنىشى، دىنىي ئېتىقادنىڭ لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە قاماشتىكى قانۇنىي ئاساسقا ئايلىنىشى قاتارلىقلار ھەققىدە بىر قاتار ئوبزورلارنى ئېلان قىلغان. تېخىمۇ مۇھىمى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تېررورلۇققا ۋە ئاشقۇنلۇققا قارشى تۇرۇش باھانىسىدە ئۇيغۇرلارغا خاس بولغان بىر پۈتۈن مەدەنىيەت سىستېمىسىنى ۋە ئۇيغۇر مىللىتىنى يوق قىلىشتەك باش نىشاننى قانداق ئەمەلگە ئاشۇرۇۋاتقانلىقى پاش قىلىنغانىدى. دەرۋەقە، كېيىنكى ۋاقىتلاردىكى رېئاللىق بۇنىڭغا ئۇيغۇر مەھەللىلىرىنىڭ كۆچۈرۈلۈشى، ئۇيغۇرلارنىڭ نوپۇس سانىنى غەرەزلىك كېمەيتىش، ئۇيغۇرلارنى تۈرلۈك مەجبۇرلاش ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق خىتايلاشتۇرۇش، ئۇيغۇرلارنىڭ تۇرمۇش ئادەتلىرىنى پۈتۈنلەي ئۆزگەرتىش دېگەنلەرنىڭ قوشۇلغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرگەنىدى. ئەنە شۇ خىل قىلمىشلارغا قارىتا خەلقئارادا كۈچلۈك تەنقىد دولقۇنلىرى قوزغالغان ھەمدە خىتايغا قارىتىلغان بىر قاتار ئېمبارگو چارىلىرى ئوتتۇرىغا چىققان ئىدى خىتاي ھۆكۈمىتى بولسا بۇلارنى بىردەك ئىنكار قىلىش بىلەن بىرگە بۇنىڭغا جاۋابەن تېزدىن شىنجاڭ ھەققىدىكى ھېكايىلەرنى ياخشى بايان قىلىش شامىلىنى قوزغىغان ئىدى نۆۋەتتە خىتاينىڭ بۇ خىل تەشۋىقاتلىرى داۋاملىق ھالدا ئوخشىمىغان شەكىللەردە كۈچىيىۋاتقانلىقى مەلۇم ھەرقايسى ھۆكۈمەت خادىملىرى ۋە تەشكىلاتلار دۇنياغا داڭلىق ۋولكىسۋاگېن شىركىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە باغلىنىشلىق بولۇشى ھەققىدە كۆپلىگەن سوئاللارنى ئوتتۇرىغا قويغاندىن كېيىن مەزكۇر شىركەت يېقىندا بۇ ھەقتە مەخسۇس تەپتىش ئىستاتىستىكىسى ئورۇنلاشتۇرغان ئىدى بەشىنچى دېكابىر كۈنى مەزكۇر شىركەت بۇ قېتىمقى تەپتىشنىڭ نەتىجىسىنى ئېلان قىلغان ھەمدە زاۋۇتىمىزدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ھېچقانداق ھالقا مەۋجۇت ئەمەس دەپ خۇلاسە چىقارغان بۇ يەكۈن ئېلان قىلىنغان كۈننىڭ ئۆزىدىلا ھەرقايسى ئاخبارات ساھەسىدە كەڭ تەنقىدكە دۇچ كەلگەن ئىدى ئارىدىن بىر ھەپتە ئۆتكەندە يەنى ئون ئۈچىنچى دېكابىر كۈنى ۋولكسۋاگېن شىركىتىنى تەپتىش قىلغان ليونىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋە سودا مەسئۇلىيىتى شىركىتىنىڭ خادىملىرى ئاشكارا بايانات ئېلان قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ بۇ خىل خۇلاسىگە قەتئىي قوشۇلمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن مالىيە ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئون تۆتىنچى دېكابىردىكى ئوبزوردا ئېيتىلىشىچە شىركەتنىڭ يىگىرمە نەپەر خىزمەتچىسى ئىچىدە باش دېرىكتور ماركۇس ليونىڭ ۋە ئۇنىڭ مۇئاۋىنىدىن باشقا ھەممەيلەن ئۆزلىرىنىڭ بۇ خۇلاسە بىلەن ھېچقانداق ئالاقىسى يوقلىغىنى ئېلان قىلغان شىركەت خىزمەتچىلىرىدىن بىرەيلەن بۇ ھەقتە بايانات ئېلان قىلىپ بۇ قېتىمقى تەپتىش خىزمىتىنى ماركۇس ليونىڭ ۋە ئۇنىڭ مۇئاۋىنى بىر قوللۇق تاماملىغان بىزنىڭ بۇ ئىشلاردىن ھېچقانداق خەۋىرىمىز يوق بىز بۇ يەكۈننى قەتئىي ئېتىراپ قىلمايمىز دېگەن ئوبزوردا ئېيتىلىشىچە بۇ قېتىم ۋولكسۋاگېن شىركىتىنى تەپتىش قىلىشنى بىۋاسىتە ئۈستىگە ئالغۇچى شىركەت خىتاينىڭ شېنجېن شەھىرىدىكى بىر ئادۋوكاتلىق ئورنى بولۇپ ماركۇس ليونىڭ باشقۇرۇۋاتقان شىركەت نەق مەيدان تەكشۈرۈشىگە ھەمراھ بولغان ماركۇس بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ بىز ۋولكسۋاگېن شىركىتىنىڭ شىنجاڭدىكى زاۋۇتىدا ئىشلەۋاتقان بىر يۈز توقسان يەتتە نەپەر خىزمەتچىنىڭ ماتېرىياللىرىنى تەكشۈردۇق ئۇلار ھېچقانداق مەجبۇرىي ئەمگەككە باغلىنىشلىق ئەمەس ئىكەن دېگەن شۇنىڭدەك خىزمەتچىلەر بىلەن يۈزتۇرانە سۆزلىشىشنىڭ خەتەرگە تەۋەككۈل قىلىش بولىدىغانلىقىنى ئەسكەرتكەن ئوبزور ئاپتورى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي تەۋەسىدىكى ھەر قانداق مۇستەقىل تەكشۈرۈش پائالىيىتىنى مۇتلەق كونترول قىلىدىغانلىقىنى ئالاھىدە ئەسلىتىش بىلەن بىرگە ۋولكسۋاگېن شىركىتى ئۈچۈن خىتاينىڭ غايەت زور بازار ئىكەنلىكىنىمۇ تىلغا ئالىدۇ ئۇيغۇر پائالىيەتچىلەردىن روشەن ئابباس بۇ ھەقتە توختىلىپ بۇ قېتىمقى تەپتىشنىڭ نەتىجىسى ئەمەلىيەتتە ئۇلارنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتكە شېرىك بولۇۋاتقانلىقىنى يەنە بىر قېتىم نامايان قىلىپ بېرىدۇ دەيدۇ خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى يىللاردا بارغانسېرى يۇقىرى پەللىگە چىقىرىۋاتقان مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى ۋە جۇڭخۇا كىملىكى ئورتاق چۈشەنچىسى ھەققىدىكى تەشۋىقات ئۇرۇشىنىڭ بىر مۇھىم نەتىجىسى موڭغۇللارنىڭ مىللىي قەھرىمانى چىڭگىزخاننى يەنە بىر قېتىم خىتاي ئۈچۈن تەھدىتكە ئايلاندۇرۇپ قويۇۋاتقانلىقى مەلۇم بلومبېرگ تورىدا يېقىندا ئېلان قىلىنغان بۇ ھەقتىكى مۇلاھىزە ماقالىسىدا كۆرسىتىلىشىچە ئون ئۈچىنچى ئەسىردە ھازىرقى خىتاي تېررىتورىيەسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كەڭ زېمىنلارنى بويسۇندۇرۇپ ئىنسانىيەت تارىخىدىكى ئەڭ چوڭ ئىمپېرىيەنى قۇرۇپ چىققان چىڭگىزخان ۋە ئۇنىڭغا باغلىنىشلىق مەلۇماتلار ھازىر خىتاي كونتروللۇقىدىكى ئىچكى موڭغۇل رايونىدا چەكلىنىشكە باشلىغان كۆكخوت شەھىرىدىكى تارىخ مۇزېيىدىن يەر ئالغان چىڭگىزخاننىڭ ھەيكىلى ھەمدە موڭغۇل ئىمپېرىيەسى ھەققىدىكى چۈشەندۈرۈش تاختىلىرى ئېلىۋېتىلگەن شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئاشكارا سورۇنلاردا مىللىي قەھرىمان چىڭگىزخان ھەققىدە سۆز قىلىش مەنئى قىلىنغان ئاپتورنىڭ قارىشىچە، شى جىنپىڭنىڭ نەزىرىدە مىللىي پەرق دېگەن چۈشەنچە ھەر قاچان چەت ئەلدىكى دۈشمەن كۈچلەرنىڭ خىتاينى پارچىلىشىدىكى مىللىي خەتەر ئامىلى دېگەن مەنا بىلەن باراۋەر بولۇپ قالغان. دەل شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن ھازىر موڭغۇللارنىڭ تارىخى قايتىدىن يېزىلىشقا باشلىغان. خىتاي نوپۇسى ئاللىقاچان سەكسەن پىرسەنتكە يېقىنلىشىپ بولغان ئىچكى موڭغۇل رايونىدا موڭغۇلچە تىل يېزىق مەنئى قىلىنىشقا باشلىغان. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى خىتاي دائىرىلىرى يېڭى يەرلىك قانۇننى ئېلان قىلىپ، خىتايچە تىلنى ئومۇملاشتۇرۇشقا باشلىغان. بۇ ئەھۋاللار ئاللىقاچان ئۇيغۇر دىيارىدىمۇ ئوخشاش شەكىلدە ئوتتۇرىغا چىققان بولۇپ، ئاپتور بۇنى شى جىنپىڭنىڭ چېگرا رايونلاردىكى ئاز سانلىق مىللەتلەر خۇددى خوڭكوڭدىكى دېموكراتىيە تەلەپ قىلغۇچىلارغا ئوخشاشلا خەتەرلىك دەيدىغان چۈشەنچىسىنىڭ ئەكس ئېتىشى دەيدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىلدىكى مىللىي پەرقلەرنى جۇڭخۇا كىملىكى ئورتاق چۈشەنچىسى ئارقىلىق ئېرىتىپ تۈگىتىش ئۇرۇنۇشى ئۇيغۇر دىيارىدىمۇ ئوخشىمىغان شەكىللەردە قاتتىق قوللۇق بىلەن ئىجرا قىلىنىپ كېلىنگەنلىكى مەلۇم. شۇ قاتاردا ئۇيغۇر مىللىي روھىنىڭ سىمۋوللۇق ئوبرازلىرىدىن بولغان مەھمۇد كاشغەرىينىڭ ئوپالدىكى ھەيكىلىمۇ مەجبۇرىي يوسۇندا ئېلىۋېتىلگەن بولۇپ، بۇ خىلدىكى ئۇيغۇر ئوبرازىنى ئۆچۈرۈش ئۇرۇنۇشى ھېلىھەم جىددىي داۋام قىلماقتا.
خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ رىياسەتچىلىكىدە چاقىرىلغان مەركەز ئىقتىسادىي خىزمەت يىغىنى ئون ئىككىنچى دېكابىر كۈنى ئاخىرلاشقان بولۇپ،

بۇنىڭدا كۆپ خىل سەۋەبلەر ھەمدە كەلگۈسىدە نېمە بولۇش ھەققىدىكى تۈرلۈك گۇمانلار مەۋجۇت بولۇپ نۆۋەتتە ئىچكى ئېھتىياجنىڭ كۆپەيمەسلىكى ۋە ئىستېمالچىلارنىڭ پۇل خەجلەشتىن ئېھتىيات قىلىشى ئەڭ تىپىك سەۋەبلەردىن بولۇپ قالغان تېخىمۇ مۇھىمى خىتاي ئىقتىسادىنىڭ پاراۋوزى دەپ قارىلىۋاتقان ئۆي مۈلۈك بازىرىنىڭ كاساتلىشىشى تۈپەيلىدىن تېخىمۇ نۇرغۇن كىشىلەر قولىدىكى پۇللىرىنى بانكىدا ساقلاشقا بەكرەك مايىل بولۇشقا يۈزلەنگەن ئېچ-ئېس-بى-سى بانكىسىنىڭ مالىيە ئانالىزچىسى لاررى خۇ بۇ ھەقتە توختىلىپ خىتاينىڭ ھازىر زور كۆلەملىك ئىستېمالنى قوللاش ياكى خۇسۇسىي كىرىمنى زور دەرىجىدە ئاشۇرۇش توغرىسىدا بىرەر ئەمەلىي تەدبىرى يوق بۇنداق ئەھۋالدا ئىقتىسادنىڭ ئېشىشى قىيىن دېگەن بازار گېزىتىنىڭ ئون ئۈچىنچى دېكابىردىكى مۇلاھىزە ماقالىسىدە كۆرسىتىلىشىچە ھازىر خىتاينىڭ بانك سىستېمىسىمۇ زور سۈرئەتتە تۆۋەنلەۋاتقان بولۇپ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى خىتاي ئۆي مۈلۈك ساھەسى ئاز دېگەندىمۇ تۆت تىرىليون ئامېرىكا دوللىرى قىممىتىدىكى مەبلەغنىڭ پارغا ئايلىنىپ كېتىشىگە دۇچ كېلىدىكەن
ئىلىم پەن تورىنىڭ ئون ئىككىنچى دېكابىردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، فلورىدا شتاتى يېقىندا مەخسۇس قانۇن چىقىرىپ، خىتاي ئوقۇغۇچىلارنىڭ فلورىدا شتاتىدىكى شتاتلىق ئالىي مەكتەپلەرگە قاراشلىق تەجرىبىخانىلاردا ئىشلىشىنى مەنئى قىلىشنى ئەمەلگە ئاشۇرغان. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، بۇ قانۇن يەنە فلورىدا تەۋەسىدىكى مائارىپ سىستېمىسىنى خىتاي ۋە باشقا گۇمانلىق ئالتە مەملىكەت ھۆكۈمەتلىرىنىڭ ھەر خىل ياردەم نامىدىكى مەبلىغىنى قوبۇل قىلىشنى چەكلەيدىكەن. نۆۋەتتە بۇ قانۇن تەتبىقلىنىدىغان ئالىي مەكتەپلەر ئون ئىككىگە يەتكەن بولۇپ چەكلىمىنى كەچۈرۈم قىلىشنى تەلەپ قىلغان خىتايلار شتاتلىق مائارىپ سىستېمىسىنىڭ رۇخسىتىنى ئالمىغۇچە ئۇلارنىڭ مەكتەپ تەجرىبىخانىلىرىدا خىزمەت قىلىشىغا بولمايدىكەن خەۋەردە ئېيتىلىشچە فلورىدا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنداق بىر قانۇننى ماقۇللىشىدىكى بىر مۇھىم سەۋەب خىتاينىڭ مائارىپ تارماقلىرى ئارقىلىق ئۆز تەسىرىنى كېڭەيتىش ئۇرۇنۇشى ھەمدە بارغانسېرى ئەۋجىگە چىقىۋاتقان ئەقلىي مۈلۈك ئوغرىلىقى بولغان بۇنىڭدىن ئىلگىرىمۇ ئامېرىكا تەۋەسىدىكى بىر قىسىم ئالىي مەكتەپلەرنىڭ خىتاي مەبلىغىنى قوبۇل قىلىش ئارقىلىق ئامېرىكا خەلقىنىڭ قىممەت قارىشىغا خىلاپ بولغان بەزى قەبىھلىككە شېرىك بولۇپ قالغانلىقى مەلۇم بولغان مەزكۇر قانۇن ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن فلورىدا شتاتىدىكى بىر قىسىم ئالىي مەكتەپلەر تېزدىن بۇنىڭغا قارشى چىققان ھەمدە بۇ ھال مەكتىۋىمىزگە كېلىدىغان ئوقۇغۇچىلارنىڭ سانىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ دېگەن بىر قىسىم خىتاي پروفېسسورلارمۇ بۇنى قوللاپ بۇنداق قىلىش ئەمەلىيەتتە ئۆز پۇتىمىزغا ئۆزىمىز پالتا ئۇرغانلىققا باراۋەر دېگەن. نۆۋەتتە بۇ ھەقتىكى مۇنازىرىلەر فلورىدادىكى ھەرقايسى ئاخباراتلاردا جىددىي داۋام قىلماقتا ئىكەن.
ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.

شۇنداقلا دۇنيا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا ئۇيغۇرلارغا ئائىت مەسىلىلەر تېما قىلىنغان مۇھىم خەۋەر ۋە ئۇچۇرلار توغرىسىدا يېڭى مەلۇماتلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىدۇ ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى خىتاي ئىستراتېگىيىلىك رىقابەت ئالاھىدە كومىتېتى ئون ئۈچىنچى دېكابىر كۈنى كەچتە خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش ھەرىكەتلىرى ناملىق گۇۋاھلىق يىغىنى چاقىرىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇر تىبەت خوڭكوڭ ۋە خىتاي دېموكراتچى ئۆكتىچىلىرىگە قاراتقان چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش ھەرىكەتلىرىنى توختىتىشقا چاقىردى بۇ يىغىن خىتاينىڭ چەت ئەلدىكى بولۇپمۇ ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرلارغا قاراتقان چېگرا سىرتىدىكى باستۇرۇش ھەرىكەتلىرىگە تاقابىل تۇرۇشمۇ مۇھىم گۇۋاھلىق تېمىلىرىنىڭ بىرى بولدى تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر ئون ئۈچىنچى دېكابىر كەچتە ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ خىتاي ئىستراتېگىيىلىك رىقابەت ئالاھىدە كومىتېتى خىتاينىڭ چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر تىبەت خوڭكوڭ خىتاي ئۆكتىچىلىرىگە قارىتا قانات يايدۇرۇۋاتقان چېگرا سىرتىدىكى باستۇرۇش ھەققىدە گۇۋاھلىق يىغىنى ئۆتكۈزۈپ، بايدىن ھۆكۈمىتىنى بېيجىڭنىڭ باستۇرۇشىغا قارىتا زۆرۈر تاقابىل تۇرۇش تەدبىرلىرىنى ئېلىشقا چاقىردى. يىغىندا بەزىلەرنىڭ تەكىتلىشىچە، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە دۆلەت مەجلىسى بۇ كىشىلەرنى قوغداش ئۈچۈن كۈچلۈك قانۇنىي تەدبىرلەرنى ئېلىپلا قالماي، ئۇلارنىڭ خىتايدىكى ئائىلە ئەزالىرىنى قوغداش ئۈچۈنمۇ كۈچلۈك دىپلوماتىك چارىلارنى ئىشلىتىشى كېرەككەن. گۇۋاھلىق يىغىنىنىڭ رىياسەتچىسى ئاۋام پالاتا ئەزاسى خىتاي ستراتېگىيىلىك رىقابەت ئالاھىدە كومىتېتىنىڭ رەئىسى مايك گالاگېرنىڭ يىغىندا تەكىتلىشىچە خىتاي ئۆزىنىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشىنى ئۇنىڭ چېگرا سىرتىدىكى خىتاي پۇقرالىرىنى نىشان قىلغاندەك كۆرۈنسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ ھەقىقىي مۇددىئاسى پۈتۈن دۇنيادىكى خىتاينى تەنقىد قىلغۇچىلارنى كونترول قىلىش ئىكەن بۇ قېتىملىق گۇۋاھلىق يىغىنى خىتاي ھۆكۈمىتى چەت ئەلگە قارىتا شىنجاڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەشنى تېخىمۇ كەڭ قانات يايدۇرۇپ چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئائىلە ئەزالىرىنى گۆرۈگە ئېلىش ئارقىلىق ئۇلارنىڭ كۈندىلىك ھەرىكىتى ۋە ئۇيغۇر رايونىدىكى قىرغىنچىلىقنى پاش قىلىشىغا توسقۇنلۇق قىلىش بىلەن ئەيىبلىنىۋاتقان بىر ۋاقىتتا چاقىرىلغان يىغىندا مايك گالاگېر مۇنداق دەيدۇ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش ھەرىكىتى شۇنى كۆرسەتمەكتە خىتاي پۇقرالىرىنى كونترول قىلىش

مايك گالاگېرنىڭ قەيت قىلىشىچە نۆۋەتتە خىتاينىڭ غەرىزى ناھايىتى چوڭ بىر مەسىلىگە ئايلانغان بولۇپ ھەتتا ئامېرىكىدىكى تېخنىكا شىركەتلىرىنىڭ مەسئۇللىرىمۇ خىتايدىن ئەنسىرەپ ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە ئاشكارا سۆزلەشتىن ئۆزىنى قاچۇرماقتىكەن مايك گالاگېر مۇنداق دەيدۇ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ يامان غەرىزىنىڭ خاراكتېرى ناھايىتى چوڭ بولسىمۇ ئەمما بۇنى سۆزلەشتىن ئەندىشە قىلىدىغان بولدۇق ھوللىۋۇدنىڭ فىلىم ئىشلىگۈچىلىرى بېيجىڭغا ياخشىچاق بولۇش ئۈچۈن فىلىملىرىنى سېنزورلاۋاتقانلىقىنى ئېتىراپ قىلىۋاتىدۇ تېخنىكا شىركەتلىرىنىڭ مەسئۇللىرى بىزگە بېيجىڭنىڭ نۆۋەتتە داۋاملىشىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئاشكارا سۆزلەشتىن ئەندىشە قىلىدىغانلىقىنى ئېيتماقتا بىز يەنە بانكا مەسئۇللىرىدىن بېيجىڭنىڭ ئۆچ ئېلىشىدىن ئەنسىرەپ ئىسمىنى ئاشكارىلاشنى خالىمايدىغانلىقىنى ئاڭلاۋاتىمىز بۇلارنىڭ ئىچىدىكى بەزىلەر دۇنيانىڭ ئەڭ كۈچلۈك ئادەملىرى بولسىمۇ بىراق ئۇلارنىڭ ھەممىسى خىتاي كومپارتىيىسىنى خاپا قىپ قويۇشتىن ئاشكارا سۆزلىمەيدۇ ئاۋام پالاتا ئەزاسى خىتاي ستراتېگىيىلىك رىقابەت كومىتېتىنىڭ مەسئۇل ئەزاسى كرىشنامۇرتىنىڭ قارىشىچە ئامېرىكا خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشىغا تاقابىل تۇرۇشتا قانۇنىي ئىجرائاتىنى كۈچەيتىشى كېرەككەن كرىشنامۇرتى مۇنداق دەيدۇ، بەلكىم بەزىلەر نېمە قىلىش كېرەك دەپ سورىشى مۇمكىن، بىرىنچى قەدەمدە قانۇنلىرىمىزنى قاتتىق ئىجرا قىلىش، خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشىغا قارىتا سەزگۈرلۈكنى كۈچەيتىشى، خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ھۇجۇمىنى كۆزدىن قاچۇرماسلىق كېرەك. ئىككىنچىسى خەلقنى بۇنىڭ تەسىرىگە قارىتا ھوشيار بولۇپ، ھۇجۇمنىڭ نەدىن كېلىۋاتقانلىقىدىن خەۋەردار قىلىش. ئەگەر خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچرىغۇچى بولسىڭىز، فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىغا تېلېفون قىلىشىڭىز كېرەك كرىشنامۇرتى گۇۋاھلىق يىغىنىنىڭ ئېچىلىشىدا قىلغان سۆزىدە يەنە خىتاينى چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش ھەرىكىتى ۋە كىشىلەرنىڭ ئائىلە ئەزالىرىنى پاراكەندە قىلىشنى توختىتىش ھەققىدە ئاگاھلاندۇردى So I have a message for the CCP stop كرىشنامۇرتى مۇنداق دېدى شۇڭا مەن خىتاي كومپارتىيەسىگە شۇنى دەيمەنكى توختاپ قال ئۆزىنىڭ ھوقۇقىنى قوللانغان كىشىلەرنى قورقۇتۇش ۋە باستۇرۇشنى توختات ئۇلارنىڭ ئائىلە ئەزالىرىنى نىشان قىلىشنى كىشىلىك ھوقۇققا پاراكەندىچىلىك قىلىش ۋە ئۇنىڭغا ئوچۇق ئاشكارا خىلاپلىق قىلىشنى توختات چۈنكى بىزنىڭ بۇ كومىتېتىمىز ھەرگىز توختاپ قالمايدۇ بىز بارلىق كۈچىمىزنى ئىشلىتىپ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى ئۇنىڭ ئامېرىكىدا سۆز ئەركىنلىكىنى بوغماقچى بولۇشىنى جاۋابكارلىققا تارتىمىز خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشى ئۇنىڭ چەت ئەلدىكى تەنقىدچىلەرنى جىمىقتۇرۇشى ۋە زورلىشى ناملىق يىغىندا كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ خىتاي ئىشلىرى سابىق دىرېكتورى دوكتور سوفىيا رىچاردسون خوڭ كوڭ دېموكراتىيە كېڭىشىنىڭ دىرېكتورى ئاننا كو جورج تاۋن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ قانۇن ئوقۇغۇچىسى جاڭ جىنرۇي قاتارلىقلار گۇۋاھلىق بەردى دوكتور سوفىيا رىچاردسوننىڭ يىغىندا ئېيتىشىچە ئامېرىكىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھېچقانداق بىر دېموكراتىك دۆلەت خىتاينىڭ قورقۇنچلۇق كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىگە قارشى يېتەرلىك سېلىنما ئاجراتقان ئەمەسكەن ئۇ بۇ ئەھۋالنىڭ خىتاينى تېخىمۇ يۈرەكلەندۈرۈپ كەلگەنلىكىنى بىلدۈردى سوفىيا رىچاردسون مەيلى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بولسۇن ھەرقانداق بىر دېموكراتىك مەيلى ھەرقانداق بىر دېموكراتىك ھۆكۈمەت يېتەرلىك سېلىنما ئاجرىتىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قورقۇنچلۇق كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە رىقابەت ئېلان قىلىپ باقمىدى بۇ بېيجىڭنىڭ دۆلەت ئىچىدە كىشىلىك ھوقۇقنى تېخىمۇ قاتتىق باستۇرۇشى چەت ئەلدە كىشىلىك ھوقۇققا ھەم ئاچقۇچلۇق خەلقئارا ئاپپاراتلارغا تەھدىت سېلىشىنى تېخىمۇ كۈچەيتىش شۇنداقلا ئۇنىڭ بۇنىڭدىن قۇتۇلۇپ چىقىش ئىشەنچىسىنى تېخىمۇ كۈچەيتتى دەپ كۆرسەتتى سوفىيا رىچاردسوننىڭ قەيت قىلىشىچە ئامېرىكا خىتاينىڭ بۇ ھەرىكىتىگە تاقابىل تۇرۇشتا تۆت نۇقتىغا قارىتا سېلىنمىنى كۈچەيتىشى كېرەككەن رىچاردسون بۇنىڭ خىتاينىڭ چېگرا سىرتىدىكى باستۇرۇش ھەرىكەتلىرىنى قانۇنىي جاۋابكارلىققا تارتىشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

بۇ يەنە ئىجتىمائىي پاراۋانلىق ئىشلىرىدا خىتاي گۇاڭدۇڭ تىبەت ۋە ئۇيغۇر تىللىرىدا قىزىق لىنىيە ئالاقە تورلىرىنى قۇرۇشنىڭ ۋاقتى ئۇنىڭدىن سىرت يەنە قانۇن چىقىرىپ بۇ خەلقلەرنىڭ سىياسىي پاناھلىق ئىشلىرىنى تېزلىتىشنىڭمۇ ئۇلارنى چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشتىن قوغداشقا ياردىمى بولىدۇ سوفىيا رىچاردسوننىڭ يىغىندا تەكىتلىشىچە ئەگەر ئامېرىكا خىتاينىڭ قەبىھ جىنايىتى ۋە ئۇنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى جاۋابكارلىققا تارتمىسا بۇ ئۇنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى ئىلگىرىلەپ خورلىشىغا يول ئاچىدىكەن ئۇ مۇنداق دەيدۇ شى جىنپىڭ ۋە ئۇنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ خىتايدا كىشىلىك ھوقۇق دۈشمەنلىكى ئىنتايىن چوڭقۇر دېموكراتىك دۆلەتلەر ئۆزلىرىنى بېيجىڭ بىلەن بولغان كىشىلىك ھوقۇق رىقابىتىنى مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن باشقۇرۇش دېگەنگە تاشلاپ بېرىشىگە بولمايدۇ ئۇلار بۇ رىقابەتتە يېڭىشكە ئىشەنچ باغلىشى كېرەك ئۇلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قەبىھ جىنايىتى ۋە ئۇنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى جاۋابكارلىققا تارتىشتا بېيجىڭنىڭ خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق سىستېمىسىغا كاشىلىق قىلىشىغا قارشى تۇرۇشتا خىتاينىڭ دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى ھۆكۈمەتنى تەنقىد قىلغۇچىلارنى باستۇرۇشىغا خاتىمە بېرىشتە زۆرۈر بولغان دىپلوماتىك مالىيە سىياسىي سېلىنمىلارنى ئايىماسلىقى كېرەك بولمىسا دەپسەندىچىلىك تېخىمۇ كۈچىيىدۇ يىغىندا ئاۋام پالاتا ئەزاسى كرىشنامورتى خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشىدا ئۇيغۇر لاگېر شاھىتلىرىنىڭمۇ نىشان قىلىنغانلىقى ئۇيغۇر لاگېر شاھىدى مېھرىگۈل تۇرسۇنغا يۇرتىدىكى ئاكىسى ئارقىلىق تەھدىت سېلىپ، ئۇنىڭغا شاھىتلىقتىن يېنىۋېلىش ھەققىدە بېسىم ئىشلەتكەنلىكىنى بىلدۈردى. Meet Miss Tursun. كرىشنامورتى، مېھرىگۈل تۇرسۇن ئامېرىكىغا قېچىپ كېلىپ خىتاي كومپارتىيەسىنى تەنقىد قىلغان بىر ئۇيغۇر ئايال. لېكىن ھازىر خىتاي كومپارتىيەسى ئۇنىڭ خىتايدىكى ئائىلىسىدىن پايدىلىنىپ، ئۇنىڭغا بېسىم قىلماقتا. ئۆزەڭلارنى ئۇنىڭ ئورنىغا قويۇپ، ئۇنىڭ ئاكىسىنىڭ ئۇنىڭغا مەجبۇرىي ئەۋەتكەن سۆزىنى ئاڭلاپ بېقىڭلار. ئۇنىڭ سۆزىدە، سەن خىتاي ئەلچىخانىسىغا بېرىپ، خىتاي ھۆكۈمىتى توغرىلىق سۆزلىگەن بارلىق سۆزلىرىڭنى ئىنكار قىل، بولمىسا نەگە يوشۇرۇنساڭ يوشۇرۇن، خىتاي سېنى تاپىدۇ، دېيىلگەن. ئەپسۇسكى، مېھرىگۈل تۇرسۇن بۇنداق ئەھۋالغا ئۇچرىغان يالغۇز كىشى ئەمەس. لېكىن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ چەت ئەللەرگە قارىتا چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش ھەرىكەتلىرىدە بولغانلىقىنى رەت قىلىپ بۇ خىل ئەيىبلەشلەرنى ھېچقانداق ئاساسى يوق دەپ ئىنكار قىلىپ كەلمەكتە خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنى ئىنكار قىلسىمۇ ئەمما ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى بۇ يىل تۆتىنچى ئايدا نيۇ يورك شەھىرىدە ئولتۇرۇشلۇق ئىككى خىتاينى قولغا ئالغان مەلۇم بولۇشىچە ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسى بۇ كىشىلەرنى نيۇ يوركتىكى خىتاي شەھەرچىسىنىڭ ئەتراپىدا خىتاينىڭ مەخپىي ساقچى پونكىتى قۇرۇپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كۆرسەتمىسىگە ئاساسەن خىتاي ئۆكتىچىلەرگە تەھدىت سېلىش بىلەن ئەيىبلىگەن ئىدى ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئۇيغۇر رايونىدىكى ساقچى نازارەت قۇرۇلمىسى ھەققىدە يېڭى بىر دوكلات ئېلان قىلغان مەزكۇر دوكلاتتا خىتاينىڭ پارتىيە ھۆكۈمەت ۋە قانۇن ئورگانلىرى خەرىتىلەشتۈرۈلۈپ ئايرىم ئايرىم ھالدا ناھايىتى ئىنچىكە چۈشەندۈرۈلگەن تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز نۇرىمان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئون ئۈچىنچى دېكابىر كۈنى شەرقىي تۈركىستاننى ساقچىلاشتۇرۇش ئۇيغۇر رايونىدىكى ساقچى ۋە خەۋپسىزلىك قىسىملىرىنىڭ خەرىتىلەشتۈرۈلۈشى سەرلەۋھىلىك يېڭى بىر دوكلات ئېلان قىلغان مەزكۇر دوكلات ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقاتچىسى بېن كاردوس تەرىپىدىن تەييارلانغان بولۇپ ئۇيغۇر رايونىدىكى ساقچى ئورگانلىرىنى چۈشەندۈرۈش مەقسەت قىلىنغان مەزكۇر دوكلاتتا شەرقىي تۈركىستاندا داۋاملىشىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى يەنى ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەرگە يۈرگۈزۈلۈۋاتقان سىستېمىلىق ھالدىكى پارتىيە دۆلەت قوللىغان كىشىلىك ھوقۇق ۋەھشىيلىكىنى تولۇق چۈشىنىشتىكى مۇھىم ئاچقۇچ ئۇ يەردىكى ساقچى ئورگانلىرى ھەم نازارەت سىستېمىسىنى چۈشىنىشتۇر دېيىلگەن دوكلاتتا ئۇيغۇر رايونىدىكى ساقچى ئورگانلىرىنىڭ خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئېلىپ بېرىشتىكى ئاساسلىق ئىجراچىلارنىڭ بىرى ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن دوكلاتتا ساقچىلارنىڭ ئوخشىمىغان ۋەزىپە ۋە ئايرىم قوماندانلىق قۇرۇلمىسى بارلىقى يەنى بەزىلىرىنىڭ يەرلىك قاتلامدا بەزىلىرىنىڭ دۆلەت دەرىجىلىك قاتلاملاردا ئىكەنلىكى ئەمما ئاخىرىدا ھەممىسىنىڭ ئوخشاشلا خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ قاتتىق كونتروللۇقىدا ھەرىكەت قىلىدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان دوكلاتتا يەنە خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى پارتىيە

بۇ دوكلات ئۇيغۇر رايونىدىكى ساقچى نازارەت قۇرۇلمىسىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ. ئۇيغۇر رايونى ھەققىدىكى خەۋەرلەرنى ئوقۇغىنىڭىزدا ئارمىيە، ساقچى دېگەن ئۇقۇملار بىر بىرىگە ئارىلىشىپ كەتكەن بولۇپ، خەۋەردە دېيىلگەن ھەرىكەتنى قانداق تۈردىكى ساقچىلارنىڭ ئىجرا قىلىدىغانلىقى ئېنىقسىز. ساقچىلارنىڭ فورمىلىرىمۇ بىر بىرىگە ئوخشايدۇ. لېكىن ئۇلار ئوخشىمىغان ۋەزىپىلەرنى ئۆتەيدۇ. ئوخشىمىغان ئورۇنلاردىن بۇيرۇق تاپشۇرۇۋالىدۇ.

دوكلاتتا دېيىلىشىچە ئۇيغۇر رايونىدا خىتاي قوراللىق ساقچى قىسىملىرىنىڭ كۆچمە تارماق ئەترىتى ئەڭ كۆپ بولۇپ ئۇلارنىڭ سانى ھەتتا بېيجىڭدىكى قوراللىق ساقچى قىسىملىرىنىڭ ئىككى ھەسسىسىگە تەڭ كېلىدىكەن مۆلچەرلەرگە قارىغاندا ئۇيغۇر رايونىدا خىتاي قوراللىق ساقچى قىسىملىرىنىڭ سانى خىتاينىڭ باشقا جايلىرىغا قارىغاندا ئىككى ھەسسىدىن كۆپ ئىكەن ئۇنىڭدىن باشقا رايوندا يەنە يەتمىش مىڭدىن ئارتۇق ياردەمچى ساقچىلارمۇ بار ئىكەن دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىكى مەلۇماتلارغا قارىغاندا ئۇيغۇر رايونىدىكى ياردەمچى ساقچى ۋە باشقا دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە مۇناسىۋەتلىك ئورگانلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان خىتاي قوراللىق ساقچى كۈچلىرىنىڭ سانى خىتاينىڭ باشقا جايلىرىغا قارىغاندا ئىككى پۈتۈن ئوندا ئۈچ ھەسسە كۆپ بولغان يەنى خىتاينىڭ باشقا يەرلىرىدە ھەر يۈز مىڭ كىشىگە ئىككى يۈز ئون ئىككى نەپەر ساقچى توغرا كەلگەن بولسا ئۇيغۇر رايونىدا ھەر يۈز مىڭ كىشىگە تۆت يۈز يەتمىش سەككىز نەپەر ساقچى توغرا كەلگەن بېن كاردۇس ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى. بىز شەرقىي تۈركىستاندىكى ساقچىلارنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە قاتتىق قول بولالايدىغانلىقىنى ئاللىبۇرۇن بىلگەن بولدۇق. ئۇلار ھەر قانداق يەردە ھەتتا كىچىككىنە بىر شۈبھە كۆرۈلگەن ھامان دەرھال شۇ جايغا پەيدا بولۇپ بولىدۇ. مەيلى ئادەتتىكى ساقچى فورمىسى كىيگەنلەر بولسۇن، مەيلى ھەربىي فورمىدا بولسۇن ۋە ياكى ئالاھىدە ساقچى فورمىسى كىيگەنلەر بولسۇن، ئۇلار ناھايىتى جىددىي ھەرىكەت قىلىدۇ. ئۇلار بۇيرۇقنى بىۋاسىتە بېيجىڭدىن ئالىدۇ. بۇرۇن يەرلىك ساقچى ئورۇنلىرى ئۆز ئالدىغا ئەمىر بۇيرۇقلارنى بېرەلەيتتى. ئەمما يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر رايونىدىكى ساقچىلارغا دۆلەتنىڭ ئەسكىرىي قىسىملىرىنى باشقۇرىدىغان ئورگانلار بىۋاسىتە قوماندانلىق قىلىدىغان بولدى. ئون نەچچە يىلدىن بۇيان خىتاي كومپارتىيەسى ھېچقانداق ئىسپاتى بولمىغان بىخەتەرلىك مەسىلىلىرىنى باھانە قىلىپ، ئۇيغۇر رايونىدىكى قوراللىق ساقچى كۈچلىرىنى كۆپەيتىپ كەلدى. ئۇيغۇر رايونىدىكى ساقچىلار دەرىجىدىن تاشقىرى كۆپ بولۇپ، بۇ رايوننى دۇنيادىكى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە ساقچىلاشتۇرۇلغان رايون دېيىشكە بولىدۇ. بۇ بىر ئىنكار قىلغۇسىز رېئاللىقتۇر. by any measure it's one of the most highly policed places in the world that's undeniable. ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ پروگرامما دىرېكتورى پېتېر ئېرۋىنمۇ مەزكۇر دوكلاتتىكى ساقچى نازارەت قۇرۇلمىسىنىڭ خەرىتىلەشتۈرۈلۈش تەتقىقاتىغا قاتناشقان بولۇپ ئۇ ئۇيغۇر رايونىنىڭ ساقچىلاشتۇرۇلۇشى ھەققىدە مۇنداق دېدى Policing in the Uyghur region is far from normal. Scholars have said that. ئۇيغۇر رايونىنىڭ ساقچىلاشتۇرۇلۇشى ھەقىقەتەنمۇ بەكلا بىنورمال. تەتقىقاتچىلار ئۇيغۇر رايونىنى يەر شارىدىكى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە ساقچىلاشتۇرۇلغان رايون دېيىشىدۇ. ئۇيغۇر رايونىنىڭ بۇ دەرىجىدە ساقچى نازارىتى ئاستىغا ئېلىنىشى خىتاي ئۈچۈنمۇ نورمال ئەمەس. ئۇيغۇر رايونىدا خىزمەت ئۆتەۋاتقان ئاتالمىش بىخەتەرلىكنى قوغدايدىغان ساقچىلارنىڭ ئىجرا قىلىدىغان ۋەزىپىلىرىمۇ ئوخشىمايدۇ. ئۇ يەردە ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيەت ياكى دىنىي كىملىكلىرىنى ئىپادە قىلىشنىڭ ئۆزىنى جىنايەت دەپ بېكىتىدىغان بىر سىستېما مەۋجۇت ئاشۇ سىستېمىدىكى بىر قىسىم ساقچىلار مەخسۇس ئۇيغۇر كىملىكى بىلەن ياشاشنى تاللىغانلارنى لاگېرلارغا ياكى تۈرمىگە سولاش ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىدۇ يەنە بىر تۈردىكى ساقچىلار ئۇيغۇرلارنىڭ ئىش-ھەرىكەتلىرىنى نازارەت قىلىش ۋەزىپىسىنى ئۆتەيدۇ يەنى ئۇلارنىڭ يەرلىك ئۇيغۇرلارنى قىمىرلىيالماس ھالەتكە كەلتۈرۈش ۋەزىپىسى بار قىسقىسى ئۇيغۇر رايونىدىكى ساقچىلاشتۇرۇلۇش ھادىسىسى ھېچ نورمال ئەمەس بېن كاردېس ئەپەندى بۇ بىنورماللىق ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى ئۇيغۇر رايونىدىكى ساقچىلاشتۇرۇش ھەرگىزمۇ نورمال شەكىلدىكى ساقچىلارنى يەرلەشتۈرۈش بولماستىن بەلكى پارتىيەنىڭ سىياسىتىنى مۇقىم ئىجرا قىلىدىغان كۈچلەرنى يەرلەشتۈرۈشتۇر. بۇ دوكلات ئۈچۈن تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش جەريانىدا ئەڭ كۆپ ئوتتۇرىغا چىققان نۇقتا شۇ بولدىكى، ئۇيغۇر رايونىدىكى ساقچىلار ئۇ يەردىكى خەلقنى ئەمەس، بەلكى كومپارتىيەنى قوغدايدۇ. ئۇ يەردىكى نازارەت سىستېمىسى پۇقرالارنىڭ بىخەتەرلىكى ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى پۇقرالارنىڭ كومپارتىيەنىڭ سىياسىتىگە ئەمەل قىلغان، قىلمىغانلىقىنى نازارەت قىلىش ئۈچۈن خىزمەت قىلىدۇ. ئاتالمىش خەلق قوراللىق ساقچىلىرى قولىدا تۆمۈرنىڭ سۇنۇقىمۇ بولمىغان خەلقنى ئاتىدۇ. مانا بۇ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدېئولوگىيە مەنتىقىسىدۇر. ئۇ ئاخىرىدا دوكلاتتا ئوتتۇرىغا قويۇلغان مۇھىم بىر نۇقتىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى. ئۇيغۇر رايونىدىكى ساقچىلارنىڭ ئەھۋالىغا ئائىت كۆپ قىسىم ئۇچۇرلار، بولۇپمۇ نۇرغۇن مۇھىم ئۇچۇرلار مەخپىي. بىز بەلكىم بۇنى مەڭگۈ بىلەلمەيمىز. خىتاي دائىرىلىرى تاشقى دۇنياغا ئۇيغۇر رايونى ھەممەيلەنگە ئوچۇق، ئۇيغۇرلارنىڭ قانچىلىك خۇشال ۋە بەختلىك ياشاۋاتقانلىقىنى ئۆز كۆزۈڭلار بىلەن كۆرۈپ كېتىڭلار دېگىنى بىلەن ئۇ يەردىكى ئەڭ ئاساسلىق بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرى يەنىلا ئالاھىدە مەخپىيەتلىك دەپ قارىلىدۇ. بۇ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ خاراكتېرىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. يەنى بۇ خىتاي مۇستەبىتتۇر دېگەننى ئىپادىلەيدۇ. خىتايدا بەزى ئۇچۇرلارنى ھەمبەھىرلەشمۇ جىنايەت ھېسابلىنىدۇ. ھاكىم مۇتلەقلىقنىڭ خاراكتېرى دەل مۇشۇنداق بولىدۇ. criminal offense um, for, for, for ever so many people in the PRC. But that's that's the nature of the regime. ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى ئىنكاسلارغا قارىغاندا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ بۇ دوكلاتى ئۇيغۇر رايونى ھەققىدە تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتقان تەتقىقاتچىلار ۋە كۆزەتكۈچىلەرنىڭ ناھايىتى دىققىتىنى تارتقان بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى ئالدىنقى ئايدا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرلىكى ئەدلىيە پەنلىرى ئىنستىتۇتىنى قارا تىزىملىكتىن چىقىرىۋېتىپ كۆپلىگەن تەنقىدلەرگە ئۇچرىغان ئىدى ئامېرىكىلىق داڭلىق سىياسىي ئوبزورچى جوش روگېن ئون ئىككىنچى دېكابىر كۈنى ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىدە ماقالە ئېلان قىلىپ مەزكۇر ئىنستىتۇتقا قويغان جازانى بىكار قىلىشنىڭ بالايىئاپەتنىڭ ئىشىكىنى ئاچقانلىق بولىدىغانلىقىنى ئامېرىكىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدە

خىتاينىڭ ئامېرىكىنى كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدە يول قويۇشقا قىستىغانلىقى ۋە بەلگىلىك نەتىجىگە ئېرىشكەنلىكى مەلۇم ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئالدىنقى ئايدا پرېزىدېنت بايدېن بىلەن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ ئوتتۇرىسىدىكى باشلىقلار يىغىنى ھەققىدە بەرگەن باياناتنامىسىدە بايدېن كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئومۇمىيلىقىنى تەكىتلىدى شۇنداقلا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭ تىبەت ۋە خوڭكوڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە بولغان ئەندىشىسىنى ئوتتۇرىغا قويدى دېگەن. ئەمەلىيەتتە بولسا پرېزىدېنت جو بايدېن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشكەندىن كېيىن خىتاي جامائەت خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىكى ئەدلىيە پەنلىرى ئىنستىتۇتىغا قارىتىلغان جازانى بىكار قىلغان ئەسلىدە بۇ ئىنستىتۇت خىتاي دۆلەت ساقچىلىرى ئۈچۈن ئەڭ چوڭ تەجرىبىخانا تورى بولۇپ خىتاينىڭ ئەڭ قەبىھ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى بولغان dna ئۇچۇرلىرىنى توپلاش قىلمىشى مەزكۇر ئىنستىتۇت بىلەن چېتىشلىق ئىكەن بايدىن ھۆكۈمىتى بۇ قارارى ئارقىلىق خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى قىلمىشلىرىغا بولغان جازاسى چەكلىمىسى ۋە بېسىمىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەتكەن ئامېرىكىلىق داڭلىق سىياسىي ئوبزورچى جوش راگېن ئون ئىككىنچى دېكابىر كۈنى ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىدە ئېلان قىلغان جو بايدىن خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە بولغان بېسىمىنى تۆۋەنلەتتى ناملىق ماقالىسىدە بۇ مەسىلىنى ئانالىز قىلىپ ئامېرىكىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىدە خىتايغا يول قويۇشىنىڭ

ئەمما بۇ جازا ھازىر بىكار قىلىنغان. بايدىن ھۆكۈمىتى ئەمەلدارلىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچە، بۇ جازانى بىكار قىلىشنى خىتاي ھۆكۈمىتى ئالاھىدە تەلەپ قىلغان بولۇپ، بۇنىڭ بەدىلىگە خىتاي تەرەپ ئامېرىكىغا ئېكسپورت قىلىنىۋاتقان فېنتانىلنى ياساشقا ئىشلىتىلىدىغان خىمىيىلىك مەھسۇلاتلارنى چەكلەشكە ۋە ئۇنىڭغا زەربە بېرىشكە ۋەدە بەرگەن. ھالبۇكى خىتاي ھۆكۈمىتى ج خ مىنىستىرلىك ئەدلىيە پەنلىرى ئىنستىتۇتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇققا خىلاپ قىلمىشلىرىنى توختاتقانلىقى ھەققىدە ھېچقانداق ئىسپات كۆرسىتەلمىگەن ئەمەلىيەتتە خىتاي تېخىمۇ كەڭ كۆلەمدە dna ئۇچۇرلىرىنى توپلاشقا تىرىشىۋاتقان بولۇپ بۇ ئارقىلىق دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ dna سانلىق مەلۇمات ئامبىرىنى قۇرۇپ چىقىپ ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى رەقىبلىرىگە تاقابىل تۇرماقچى خىتاي پۇقرالىرى ھەتتا ئامېرىكا پۇقرالىرىنىڭ سانلىق مەلۇمات ئۇچۇرلىرىنى ئۆز قولىدا تۇتۇپ تۇرماقچى بولغان ماقالىدە مۇنداق دېيىلگەن، نۇرغۇن دۆلەتلەر قانۇن ئىجرا قىلىش مەقسىتىدە DNA سانلىق مەلۇمات ئامبىرى قۇرۇۋاتقاندا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پىلانى ساقچى ئىشلىرىدىن ئاللىقاچان ھالقىپ كەتتى. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ تەتقىقاتى شۇنى كۆرسەتتىكى، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ سانلىق مەلۇماتنى قانداق قىلىپ خىتاي پۇقرالىرىنى، بولۇپمۇ ئاز سانلىق مىللەتلەرنى كەڭ كۆلەمدە تەقىب نازارەت قىلىشقا، ئۇلارنى كونترول قىلىشقا ئىشلەتمەكتە. ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىكى تور بېتىدە بېرىلگەن ئۇچۇرلارغا ئاساسلانغاندا ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىل بەشىنچى ئايدا دونالد ترامپ ھۆكۈمىتى مەزگىلىدە ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىكى جازا چەكلىمىسى قويغان توققۇز ئورۇن ئىچىدە خىتاي جېخې مىنىستىرلىكى ئەدلىيە ئىنستىتۇتى بىرىنچى ئورۇنغا تىزىلغان بولۇپ ئۇيغۇر قازاق ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنى باستۇرۇش خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە يۇقىرى تېخنىكىلىق تەقىب نازارەت قىلىش قىلمىشلىرى بىلەن چېتىشلىق دەپ قارالغان دونالد ترامپ ھۆكۈمىتىنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە خىتاينىڭ جىنايەتلىرى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېلان قىلىنغان بايدېن ھۆكۈمىتىمۇ بۇنى ئېتىراپ قىلغان ۋە خىتايغا قويغان جازا چەكلىمىسىنى بىكار قىلمىغان ئىدى ئەمما بۇ قېتىم نېمىشقا جېخې مىنىستىرلىكى ئەدلىيە ئىنستىتۇتىغا قويۇلغان جازا چەكلىمىسىنى بىكار قىلىدۇ تەتقىقاتچى ئادرىئان زېنز بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ
چۈنكى خىتاي بۇ يەردە فېنتانىل زەھەرلىك چېكىملىكىنى ئاياغلاشتۇرىمىز دېدى. ئامېرىكىمۇ دەل فېنتانىل ئىشلەپچىقىرىش مەسىلىسىنى ھەل قىلماقچى ئىدى. خىتاي، سەن بىزنىڭ ئىنستىتۇتىمىزغا چەكلىمە قويساڭ، بۇ مەسىلىنى ھەل قىلالمايسەن، بىز بۇ ئىشنى ئويلاشمايمىز، دېمەكچى بولدى. خىتاي تەرەپتىن بۇ بىر سودا بولۇشى مۇمكىن. خىتاي بۇ ئىشتا ئامېرىكا يول قويىدۇ دەپ ئويلىدى. چۈنكى بايدېن ئۇنىڭدىن بىر نەتىجىگە ئېرىشمەكچى ئىدى. يەنە كېلىپ بۇ ئامېرىكىنىڭ دۆلەت ئىچى سىياسىتىنىڭ نەتىجىسى، شۇنداقلا زەھەرلىك چېكىملىك مەسىلىسىنى ھەل قىلىش چارىسى ئىدى. ئەلۋەتتە خىتايلار بۇنىڭدىن پايدا ئالدى. بۇ دەل خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئىش قىلىش ئۇسۇلى. ئۇلار باشقىلارغا قانداق يول قويغۇزۇشنى بىلىدۇ. ھالبۇكى بۇنىڭ ھەممىسى كىشىلىك ھوقۇق ساھەسىدە بولدى.
جېخې مىنىستىرلىكى ئەدلىيە پەنلىرى ئىنستىتۇتى ئەينى چاغدا فېنتانىل مەسىلىسىگە ئەمەس، خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق تۈسىنى ئالغان كىشىلىك ھوقۇق جىنايىتىگە چېتىشلىق دەپ قارىلىپ جازالانغان. ئەمما بۇ قېتىم نېمە ئۈچۈن فېنتانىل مەسىلىسى سەۋەبىدىن جازا چەكلىمىسىدىن قۇتۇلىدۇ؟ ئادرىئان زېنز بۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دەيدۇ.
مېنىڭچە بۇ ئورۇن خىتاينىڭ ئېكسپورت ماللىرى ئىچىدىكى زەھەر بۇيۇملىرى سودىسىنى كونترول قىلىش بىلەن چېتىشلىق. بۇ يەردە مەلۇم باغلىنىش بار. بۇ ئورۇننىڭ يەنە شۇ ساھەگە باغلىق بولمىغان مەلۇم مەسئۇلىيىتى بار. شۇڭا ئۇلار بۇ ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى تەڭشەكتىن پايدىلىنىدۇ.
تەتقىقاتچى جوش راگېننىڭ ماقالىسىدە پىرېزىدېنت جو بايدېننىڭ بۇ تەتقىقات ئورنىنى جازا تىزىملىكىدىن قالدۇرۇشى ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ ئەڭ يېقىنقى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە يول قويغانلىقى دەپ كۆرسىتىلگەن بۇ نۇقتىدىن ئېيتقاندا جو بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قارارى مەزكۇر ھۆكۈمەتنىڭ خىتاي ھېلىھەم ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتىدۇ دېگەن ئەيىبلەشلىرىنىڭ كۈچىنى زور دەرىجىدە ئاجىزلىتىۋەتكەن ئادرېئان زېنىز بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ
يۈز بەرگەن بۇ ئىشلار ئەلۋەتتە يۇقىرىقى گەپلەرنىڭ كۈچىنى تۆۋەنلىتىۋەتتى. مېنىڭ ئاساسلىق تەنقىد قىلىۋاتقىنىممۇ شۇ. مېنىڭ بايدىن ھۆكۈمىتىگە بېرىدىغان تەنقىدىم شۇكى، ئۇلار پەقەت قۇرۇق گەپلا قىلىدۇ. ئۇلار ترامپنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق قارارىنى قوللايمىز دېدى. بۇ قارارنى ئەمەلدىن قالدۇرمىدى، ئەمما ئۇنىڭ ئۈچۈن ھېچقانداق ئەمەلىي ئىشمۇ قىلمىدى.
جوش راگېننىڭ ماقالىسىدە كۆرسىتىلىشىچە، خىتاينىڭ DNA سانلىق مەلۇمات ئامبىرى كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىش بەدىلىگە قۇرۇلغان بولۇپ، قانۇن ئورۇنلىرىغا خىزمەت قىلىشتەك ئاساسلىق رولىنى، شۇنداقلا ئادىمىيلىك پىرىنسىپىنى يوقاتقان. خىتاي جېخې مىنىستىرلىكى ئەدلىيە پەنلىرى ئىنستىتۇتى توپلاۋاتقان دېئېنئېي ئۇچۇرلىرى ساقچى ئورگانلىرىدىن ھالقىپ ھەربىي ساھەگىچە كېڭەيگەن بولۇپ خىتاينىڭ ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ بىئوتېخنىكىلىق قوراللارنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئېھتىمالىنى چەتكە قاققىلى بولمايدىكەن بۇ تېمىنىڭ داۋامىغا قىزىقساڭلار دىققىتىڭلار پروگراممىمىزنىڭ ئىككىنچى قىسمىدا بولسۇن

شەرقىي تۈركىستان ئىنسان ھەقلىرى كۆزىتىش جەمئىيىتى تەرىپىدىن ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ھەق ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى توغرىسىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق دوكلات ئېلان قىلىنغان مەزكۇر دوكلات تۈركچە ئەرەبچە ۋە ئىنگلىزچە ئۈچ خىل تىلدا نەشر قىلىنىپ تارقىتىلغان بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتنى تۆۋەندە ئىستانبۇلدىكى ئىختىيار مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىلەر مەركىزى ئىستانبۇلدىكى شەرقىي تۈركىستان ئىنسان ھەقلىرى كۆزىتىش جەمئىيىتى تەرىپىدىن ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ھەق-ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى توغرىسىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق دوكلات ئېلان قىلىندى ۋە ئونىنچى دېكابىر دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن نەشر قىلىنىپ تارقىتىلدى. بىز بۇ دوكلات توغرىسىدا پىكىر قاراشلارنى ئېلىش ئۈچۈن شەرقىي تۈركىستان كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش جەمئىيىتىنىڭ باش كاتىپى ئابدۇلئەھەت ئۇدۇن بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق. ئابدۇلئەھەت ئۇدۇننىڭ بىلدۈرۈشىچە،

شەرقىي تۈركىستانلىق ئاياللارغا يۈرگۈزۈلگەن بېسىم سىياسىتىنىڭ ماھىيىتى، دىنىي ھەم مەدەنىيەت ئاسسىمىلياتسىيەسى، مەجبۇرىي نىكاھ ۋە مىللەتلەرنى ئارىلاشتۇرۇۋېتىشى، شەرقىي تۈركىستاندا ئۆيلەرگە ئەۋەتىلگەن خىتاي مەمۇرلىرى، مەجبۇرىي ئەمگەك، ئايال لاگېر شاھىتلىرىنىڭ گۇۋاھلىق سۆزلىرى، شەرقىي تۈركىستاندا ئانىلىرىدىن ئايرىۋېتىلگەن پەرزەنتلەر دېگەن تېمىلاردىكى مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. بۇ دوكلات تۈركچە، ئەرەبچە ۋە ئىنگلىزچە ئۈچ خىل تىلدا نەشر قىلىنىپ تارقىتىلغان. ئابدۇلئەھەت ئۇدۇن ئەپەندى بۇ دوكلاتنىڭ مەقسىتى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى.
بىز ئىلمىي ھەم ئىخچام شەكىلدە بىر دوكلات ھازىرلىدۇق. ئەمما بۇ دوكلاتنىڭ مەقسىتى بولسا شەرقىي تۈركىستاندىكى ئاياللارغا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان مۇشۇ قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭكى ھەقىقىي يۈزىنى دۇنيا خەلقىگە كۆرسىتىش. شۇنىڭغا بىز بۇ دوكلاتىمىزنى تۈركچە، ئىنگلىزچە، ئەرەبچە ئۈچ خىل تىلدا تەييارلىدۇق ھەم مۇناسىۋەتلىك كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىغا سۇندۇق ھەم مۇشۇ ئىنسان ھەقلىرى كۈنىدە بۇنىڭ ئېلان قىلىنىشى بىلەن بىرلىكتە بىر ئىلمىي مۇھاكىمە شەكلىدە شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى تۈركىيە خەلقىگە چۈشەندۈرگەن بولدۇق. ئوتتۇز بەش بەتلىك بۇ دوكلاتتا ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ھەق ھوقۇقلىرىنىڭ بەك ئېغىر دەرىجىدە دەپسەندە قىلىنىۋاتقانلىقىغا ئالاھىدە ئورۇن بېرىلگەن بولۇپ ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ئۆز ئەركىنلىكى بىلەن ياشاش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا مەجبۇرلىنىۋاتقانلىقى تەكىتلەنگەن ئابدۇلئەھەت ئۇدۇن ئەپەندى بۇ دوكلاتنىڭ ئەھمىيىتى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى بۇ دوكلاتنىڭكى ئەھمىيىتى بولسا ئەمدى شەرقىي تۈركىستاندىكى ئاياللارنىڭكى ئۇچراۋاتقان قىرغىنچىلىقنىڭكى قانچىلىك چوڭ ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈش ئارقىلىق ئومۇميۈزلۈك شەرقىي تۈركىستانغا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭكى دەرىجىسىنىڭ قانچىلىك چوڭ بولۇۋاتقانلىقىنى خەلقى ئالەمگە بىلدۈرۈش ئۇنىڭ كەينىدىن بولسا ھازىر دۇنيادا شۇ ئاياللارغا مۇناسىۋەتلىك ئاياللارنىڭ ھوقۇقىغا مۇناسىۋەتلىك پائالىيەتلەر كۆپ ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ھەم تەكىتلىنىۋاتقان بىر ۋاقىت بولغاچقا ئاياللارنى ئالدىدا كۆرسىتىپ تۇرۇپ مۇشۇ قىرغىنچىلىقنىڭكى كۆلىمىنى ھەم تەسىرىنى دوكلات قىلىش مېنىڭچە بولغان چاغدا ناھايىتى بەك ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ ئويلايمەن. ئاندىن بۇ دوكلاتنىڭ يەنە بىر ئالاھىدىلىكى شەرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق گەرچە ئېغىزىمىزدا سۆزلىنىپ نۇرغۇن تەشۋىقاتلار قىلىنىۋاتقان بولسىمۇ، مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئىلمىي دوكلات شەكلىدە ئامبار ھالىتىگە ئەكېلىپ تۇرۇپ، بۇنى كېيىنكى ماقالىلەردە ياكى ئۆتكەنكىدەك ئاشۇنداق سوتلاردا ئىسپات شەكلىدە قوللىنىدىغان بىر ماتېرىيال ھالىغا كېلىدۇ. ئاندىن كېيىندىن بىز ۋە باشقا قېرىنداش تەشكىلاتلار چىقىرىۋاتقان مۇشۇنداق ئىلمىي يوسۇندىكى دوكلاتلار بىلەن بىرلىكتە قوشۇلۇپ، مەيلى خىتاينىڭ كېيىن شۇنداق. خەلقئارالىق سوتلارغا تارتىلىشى بولسۇن ياكى بولمىسا جىنايەتلىرىنى دەلىللەش بولسۇن، مۇشۇ خىزمەتلەرگە تېخىمۇ قولايلىق ئەپ كېلىدۇ دەپ قارايمەن.
بۇ دوكلاتنىڭ خۇلاسىسىدا مۇنداق يېزىلغان، نۆۋەتتە خىتاي دۆلەت مەمۇرلىرى بىلەن بىر ياتاقتا يېتىپ قوپۇشقا مەجبۇرلاش، دۆلەت تەرىپىدىن ئىجرا قىلىنىۋاتقان تۇغۇت چەكلەش سىياسىتى بىلەن كىشىنىڭ رۇخسىتىسىز ھەر خىل تېببىي مۇداخىلىلەر ئېلىپ بېرىش، خىتاي ئامانلىق ساقلاش خادىملىرى تەرىپىدىن ئاياغ ئاستى قىلىنىشقا ئۇچراش، خىتايلار بىلەن مەجبۇرىي توي قىلىشقا زورلاش، تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپلەردە ئوقۇش يېشىدىكىلەرنى ناچار شەرتلەر ئاستىدا مەجبۇرىي ئىشقا سېلىش ئۈچۈن زاۋۇت فابرىكىلاردا مەجبۇرىي تۇتۇش، ئىرقچىلىق ۋە مىللىي كەمسىتىش، ئايرىمچىلىق قىلمىشلىرى يۈرگۈزۈلمەكتە. Bu dokladni o'qib chiqqan Turkiyadagi yetimlar vaqfi raisi Murad Yilmaz apandi bu doklad haqidagi fikr qarashlarini ifodalab mundoq dedi.
Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği'ni de hazırlamış oldukları kadın hakları ile ilgili raporlarından dolayı tebrik ediyorum.
Şarkı Türkistan İnsan Hakları Küzütüş Cemiyeti'nin Şarkı Türkistan ayarları doğrusu tayarlayan بۇ دوكلاتى ئۈچۈن ئۇلارنى تەبرىكلەيمەن. دوكلاتنى كۆرۈپ چىقتىم. بۇ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلەر جەھەتتە تەپسىلىي مەلۇماتلارنى، قىممەتلىك مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر ئەسەر دەپ قارايمەن. مېنىڭچە بۇنى مۇناسىۋەتلىك كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە ئورگانلىرىغا، ھۆكۈمەت ئىدارىلىرىگە يەتكۈزۈش ئىنتايىن مۇھىم. ئابدۇلئەھەت ئۇدۇننىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ھەق- ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى توغرىسىدىكى دوكلاتنى نەشر قىلىپ تارقاتقان شەرقىي تۈركىستان ئىنسان ھەقلىرى كۆزىتىش جەمئىيىتى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى قۇرۇلغاندىن باشلاپ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئىچى ھەم سىرتىدىكى ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى توغرىسىدا ھەم قانۇنىي ھەم ئىلمىي بىر شەكىلدە دوكلات تەييارلاپ، مۇناسىۋەتلىك ئورگانلارغا ھەم خەلق ئاممىسىغا سۇنۇش بىلەن خىزمەت قىلىپ كەلمەكتە ئىكەن. ئۇلار ئىلگىرىكى يىللاردىمۇ ئۇيغۇر ئېلىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى ۋە ئېغىر زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان ئاياللار توغرىسىدا بىر قانچە دوكلات تەييارلىغان بولۇپ، بۇ قېتىم تېخىمۇ سىستېمىلىق تولۇق شەكىلدە ئۇيغۇر ئاياللار ھەققىدە مەخسۇس دوكلات ھازىرلىغان. بىز يەنە پىكىر قاراشلىرىنى ئېلىش ئۈچۈن بۇ دوكلاتنى تەييارلىغان

بۇ دوكلاتنى تەييارلاش جەريانىدا مەن شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئاياللار ھوقۇقى توغرىسىدىكى ھەر خىل مەنبەلەرنى كۆزدىن كەچۈردۈم بۇ ساھەدە خەلقئارادا ئېلان قىلىنغان ئۇچۇرلار ۋە ئوتتۇرىغا چىققان پاكىتلىق ماتېرىياللار خەۋەر مەنبەلىرى بىرىنچى ۋە ئىككىنچى دەرىجىدىكى گۇۋاھچىلار بولۇپ ھەر خىل مەنبەلەردىن پايدىلاندۇق بۇ جەھەتتە پايدىلانغان مەنبەلەردە تۈركچە ئىنگلىزچە ۋە باشقا تىللاردىمۇ مەنبەلەر تاپتۇق.

ئۇيغۇر رايونىدا ئېلىپ بارغان سىياسەتلىرى ۋە ئۇ سىياسەتلىرىنىڭ ئاياللارنىڭ ھاياتىغا كۆرسەتكەن سەلبىي تەسىرلىرى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقتا ئاياللارنى ئاساس نۇقتا قىلىپ تۇرۇپ بۇ دوكلاتنى تەييارلىدۇق.
Rapor yayınlandıktan sonra da daha geniş bir kitleye ulaşması için elimizden geldiğini. دوكلاتنى تەييارلىغاندىن كېيىن نەشر قىلىپ تېخىمۇ كۆپ مۇناسىۋەتلىك تەشكىلات ۋە ئورگانلارغا شۇنداقلا تېخىمۇ كۆپ خەلق ئاممىسىغا يەتكۈزۈش ئۈچۈن ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىنمۇ پايدىلىنىپ تارقىتىش ئېلىپ بېرىۋاتىمىز. بۇ پروگراممىنى ئىستانبۇلدىن ئارسلان تاش تەييارلىدى.
ئون ئۈچىنچى دېكابىر كۈنى گېرمانىيە دولقۇنلىرى رادىيوسىدا شى جىنپىڭنىڭ ستالىنچە چوڭ تازىلىشى ناملىق خەۋەر ئېلان قىلىنغان. مەزكۇر خەۋەردە ئالدىنقى بىر قانچە ئاي ئىچىدە شى جىنپىڭنىڭ نۇرغۇنلىغان شېرىكلىرىنىڭ ئىز دېرەكسىز غايىب بولغانلىقى ھەمدە بۇلارنىڭ ئىچىدە مىنىستىر دەرىجىلىك دۆلەت رەھبەرلىرى ۋە ھەربىي قوماندانلارنىڭ كۆپ سانلىقنى ئىگىلەيدىغانلىقى ھەققىدە مەلۇمات بېرىلگەن. تۆۋەندە شى جىنپىڭنىڭ خىتايدا ئېلىپ بېرىۋاتقان ستالىنچە چوڭ تازىلاش ھەرىكىتى ۋە بۇندىن كېيىنكى خىتاي ياۋروپا مۇناسىۋەتلىرى توغرىسىدىكى مۇلاھىزىلەرنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر ياۋروپا مەتبۇئاتلىرى ئىقتىسادىي جەھەتتىن بارغانسېرى زاۋاللىققا يۈزلىنىۋاتقان خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىن كېيىنكى تەرەققىياتىغا سەلبىي باھا بېرىش بىلەن بىرگە شى جىنپىڭنىڭ سىياسىي جەھەتتىكى ئەسەبىيلىكلىرىنىڭ كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقانلىقىغىمۇ نەزەرنى ئاغدۇرماقتا. ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، خىتاي ھاكىمىيىتى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدا جازا لاگېرلىرىنى تەسىس قىلىپ، مىليونلىغان ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈپلا قالماي، بەلكى خىتاي مىقياسىدىمۇ قانچە ئون مىڭلىغان خىتاي ئەمەلدارلىرىنى ھوقۇقىدىن مەھرۇم قىلغان، تۈرمىلەرگە تاشلىغان ياكى ئىز-دېرەكسىز غايىب قىلىۋەتكەن.

خەۋەردە مۇنداق جۈملىلەرگە ئورۇن بېرىلگەن، دۇنيا جامائىتىنىڭ دىققەت نەزىرى رۇسىيە ئۇكرائىنا ئۇرۇشىغا ۋە ئوتتۇرا شەرقتىكى توقۇنۇشقا مەركەزلەشكەن بىر پەيتتە، خىتاينىڭ سىياسىي سەھنىسىدە ستالىنچە چوڭ تازىلاش شەپىسىز باشلىنىپ كەتتى. شى جىنپىڭنىڭ بۇ ھەرىكىتى دۇنيا ئىقتىسادى ۋە رايوننىڭ تىنچلىقىغا چوڭقۇر تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن. خەۋەردە يەنە مۇنداق دېيىلگەن، شى جىنپىڭ ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلى ھاكىمىيەتنى قولىغا ئالغاندىن كېيىن مىليونلىغان ئەمەلدارلارنى شاللاپ چىقىرىدىغان تازىلاشنى يولغا قويدى. تازىلانغان بۇ شەخسلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى قارشى لاگېردىكى سىياسىي رەقىبلىرى ئەمەس، بەلكى شى جىنپىڭنىڭ ئۆز چەمبىرىكى دائىرىسىدىكى ئىشەنچلىك كىشىلىرى ئىدى. كىشىلەر ھازىر خىتاي كوممۇنىستىك ھاكىمىيىتىنىڭ ئىچكى جەھەتتىكى مۇقىمسىزلىقىدىن قاتتىق گۇماندا بولۇشقا تامامەن ھەقلىق. خەۋەردە خىتاينىڭ سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭ ۋە شى جىنپىڭ ئۆزى تەيىنلىگەن دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى لى شاڭفۇ قاتارلىق نۇرغۇنلىغان يۇقىرى دەرىجىلىك ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنىڭ غايىب قىلىنغانلىقى، بەزىلىرىنىڭ ھەتتا ئۆلتۈرۈلگەن بولۇشى مۇمكىنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن بولۇپ، خىتاي، ئىچكى جەھەتتە سىياسىي، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەپلەردىن ئېغىر تۇراقسىزلىققا پاتقان. بۇ خىل ۋەزىيەتنى نەزەردە تۇتقان غەرب دۆلەتلىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن باشلاپ خىتايغا سالىدىغان مەبلەغلىرىنى زور دەرىجىدە ئازايتىشقا باشلىغان. يالغۇز گېرمانىيەنىڭ خىتايغا سېلىۋاتقان مەبلىغى تۆتتىن بىر ھەسسە كېمەيگەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ خىتاينىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ئاساسىي ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشلىرىغا سالىدىغان مەبلەغلىرىنى چەكلەش سىياسىتىمۇ كۈچەيگەن. يەتتىنچى دېكابىر بېيجىڭدا ئېلىپ بېرىلغان خىتاي ياۋروپا ئىتتىپاقى يۇقىرى دەرىجىلىكلەرنىڭ سۆھبىتى ئىككى تەرەپنىڭ بۇندىن كېيىنكى ئىقتىسادىي ھەمكارلىقىنىڭ گۈللىنىشىنىڭ ئەمەس، بەلكى بارغانسېرى زاۋاللىققا يۈز تۇتىدىغانلىقىنىڭ ئاخىرقى بېشارىتى بولۇپ قالغان. تۈركىيەدىكى ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەمنىڭ قارىشىچە، ياۋروپا ئىتتىپاقى بىلەن خىتاينىڭ بۇندىن كېيىنكى سىياسىي، ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتلىرى ئىككى تەرەپنىڭ ھاكىمىيەت تۈزۈلمىسىدىكى پەرق ھەم تەڭپۇڭسىز سودا رىقابىتى سەۋەبلىك ئانچە كۆڭۈلدىكىدەك بولمايدىكەن.
سىياسىي جەھەتتىن ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاينى بىر سىستېم خاراكتېرلىك بىر رەقىب دەپ كۆرىدۇ. چۈنكى ھەر ئىككى تەرەپنىڭكى سىياسىي تۈزۈمى ئوخشىمايدۇ. بىرسى دېموكراسىيە بولسا، بىرسى دېسپوت، يانى دىكتاتورلۇق بىر ھاكىمىيەت. ئىقتىساد جەھەتتىن دەيدىغان بولساق، ياۋروپا بىرلىكى خىتاينىمۇ رەقىب دەپ كۆرىدۇ، چۈنكى بۇ ئادىل بولمىغان بىر ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت بار، تىجارەتتىمۇ شۇنداق. تۆت يۈز مىليارلىق زىيىنىغا تەرەققىي قىلغان ياۋروپا خىتاي تىجارىتى بار. بۇنداق ئەھۋالدا سىياسىي ئىقتىساد جەھەتتە ئىككى تەرەپ بىر رىقابەت ھالدا. رىقابەتنى ئەمدى خىتايلار باشقىچە چۈشىنىدۇ. چۈنكى رىقابەتنى خىتايغا بولغان بىر بېسىم، خىتايغا بولغان بىر ھۇجۇم دەپ كۆرىدۇ. ئەمما رىقابەت كەلىمىسى ئۇقۇمى بۇ ياۋروپادا ئۇنداق بىر مانا چىقمايدۇ ئەمدى. بىر مۇسابىقە دېگەن مانادا ئىشلەتكەن، ئەمما خىتاي باشقىچە چۈشىنىدۇ. شۇنىڭغا ھەم ئۇقۇم جەتتىن چۈشەنمەسلىك ھەمدە ئىككى تەرەپنىڭ سىياسىي ئىقتىساد جەتتە بىر رەقىب بوغاشقا بۇ ئىككى تەرەپنىڭكى كەلگۈسىدە كۈتكەن نايتى راۋان بىر مۇناسىۋەت قۇرۇلۇشى بىراز قىيىن ئەمدى بۇ ئىككى تەرەپنىڭكى مۇناسىۋەتنىڭ ئىستىقبالى بەك پارلاق ئەمەس.
شى جىنپىڭنىڭ ستالىنچە چوڭ تازىلىشى ناملىق خەۋەردە بايان قىلىشىچە، دۆلەت ئىچىدىكى ئېغىر ۋەزىيەت تۈپەيلىدىن خىتاي پۇقرالىرى نۆۋەتتە شى جىنپىڭنىڭ خەلقنىڭ دىققىتىنى باشقا تەرەپكە بۇراش ئۈچۈن ئۇرۇش قوزغاپ قېلىشىدىن ئەندىشىلەنمەكتە ئىكەن. بۇ ئۇرۇش خىتاينىڭ تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلىش ئېھتىماللىقىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. گېرمانىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى غەييۇر قۇرباننىڭ قارىشىچە، ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى كۈنسېرى مۇھىم تېما قاتارىدا كۆرۈپ كېلىۋاتقان گېرمانىيە بىلەن خىتاينىڭ مۇناسىۋىتى ئەمدى ئىلگىرىكىدەك بولمايدىكەن.
مېنىڭچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل مابەينىدە گېرمانىيەنىڭكى سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي ساھەلىرىدە ۋۇجۇدقا كەلگەن ئۇيغۇر مەسىلىسىنى چۆرىدىگەن ئاساستىكى چوڭ ياخشى ۋەزىيەتتىن ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىكى ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاي مۇناسىۋەتلىرى ۋە گېرمانىيە خىتاي مۇناسىۋەتلىرىنىڭكى يۈزلىنىشىگە بىراز مەنتىقىلىق باھا بېرىش مۇمكىن دەپ ئويلايمەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلدا گېرمانىيەنىڭكى سىياسىي ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي ساھەلىرىدە ئۇيغۇر مەسىلىسىدە ناھايىتى زور پايدىلىق يۈزلىنىشلەر مەيدانغا كەلدى جۈملىدىن گېرمانىيەنىڭكى فولكسۋاگېن ۋە بىئائەسەف قاتارلىق نەمۇنىلىك شىركەتلىرىنىڭكى ئۇيغۇر قۇل ئەمگەك مەسىلىسىگە چېتىشلىق بولغان ئەھۋالىنى چۆرىدىگەن ئاساستا ئۇيغۇر مەسىلىسى گېرمانىيەنىڭ ئىقتىسادىي ساھەسىدە ناھايىتى كۈچلۈك كۈن تەرتىپكە كەلدى. ئۇنىڭدىن باشقا گېرمانىيەنىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئۆزىنىڭ تۇنجى قېتىم ئېلان قىلغان خىتاي ئىستراتېگىيىسىدە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئىسمىنى ئاتاپ تۇرۇپ نۇقتىلىق تىلغا ئېلىپ، دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيىسىنىڭ ئىچىگە ئالغانلىقى بولدى ۋە شۇنداقلا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى گېرمانىيەنىڭ پارلامېنتىدا ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسى قۇرۇلۇپ، ئالدىمىزدىكى يىلى گېرمانىيەنىڭكى سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي ساھەلىرىدە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تېخىمۇ مۇھىم بىر كۈن تەرتىپكە ئەكېلىش ۋە ئۇيغۇر مەسىلىسىگە پايدىلىق بىر ۋەزىيەتنىڭكى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ياخشى بىر ئاساس سېلىندى. ئۇ سۆزىدە، ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا بەزى چوڭ دۆلەتلەرنىڭ خىتايغا قارىتا سىياسەتلىرىدە زور بۇرۇلۇشلارنىڭ مەيدانغا كېلىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتى.
ياۋروپانىڭكى گېرمانىيەدىلان ئەمەس، بەلكى بىر قانچە غول دۆلەتلىرىدە خىتايغا تۇتقان تەنقىدىي پوزىتسىيەسىنىڭكى كۈچلىنىشى، خىتاي بىلەن بولغان سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتىكى باغلىقلىقنى ئازايتىش قاتارلىق يۈزلىنىشلەر ئومۇمىي بىر كەيپىيات شەكىللەنگەن. بۇ نۇقتىنى ئېلىپ قارىغاندىمۇ، ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىكى مەيلى گېرمانىيە-خىتاي مۇناسىۋەتلىرى بولسۇن ياكى ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭكى بىلەن خىتاي ئوتتۇرىدىكى مۇناسىۋەتلەر بولسۇن، خىتايغا پايدىلىق بولمايدىغان بىر ۋەزىيەتنىڭكى شەكىللىنىدىغانلىقىنى كۆرۈۋېلىش تەس ئەمەس دەپ ئويلايمەن.
گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش بەشىنچى يىلدىن تارتىپ ھازىرغىچە داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان خەلقئارالىق تۈرك خەلقلىرى مەدەنىيىتى ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ئون بىرىنچى دېكابىردىن ئون ئۈچىنچى دېكابىرغىچە ئەنقەرەدە ئۆتكۈزۈلگەن. ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ھەققىدىكى تېما مەزكۇر مۇھاكىمە يىغىنىدا مۇھىم نۇقتىلارنىڭ بىرى سۈپىتىدە مۇھاكىمە قىلىنغان بولۇپ تۈركىيەدىكى ۋە ياۋروپادىن كەلگەن ئۇيغۇرشۇناسلار تەتقىقاتچىلار ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ھەققىدە دوكلات بەرگەن شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتىنىمۇ يىغىن ئەھلىگە ئاڭلاتقان تۆۋەندە تەپسىلاتىنى ئەنقەرەدىكى ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر تۈركىيە ساياھەت مىنىستىرلىقى ئۇيۇشتۇرغان خەلقئارا تۈرك خەلقلىرى مەدەنىيىتى ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىدا ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتى بىلەن ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتىمۇ ئوتتۇرىغا قويۇلدى. مەزكۇر يىغىن ئون بىرىنچى دېكابىردىن ئون ئۈچىنچى دېكابىرغىچە

تۈرك خەلقلىرىنىڭ شانلىق مەدەنىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى، تۈركىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ بۇ مەدەنىيەتلەرنى تەتقىق قىلىش ۋە قوغداپ قېلىشقا ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىپ كېلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى. تۆت يىلدا بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلۈپ كېلىۋاتقان خەلقئارالىق تۈرك خەلقلىرى مەدەنىيىتى ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىغا فىرانسىيە، رۇسىيە فېدېراتسىيەسى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرىدىن كەلگەن داڭلىق تەتقىقاتچىلارمۇ قاتناشتى. پروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، مەزكۇر مۇھاكىمە يىغىنىدا ئۇيغۇرلارنى تىلغا ئالغانلىقىنى بايان قىلدى. گەرچە كونگرېدا ئۇيغۇر خەلق مەدەنىيىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك دوكلاتلار كۆپ بولمىسىمۇ، خېلى كۆپ تەتقىقاتچى دوكلاتىدا ۋاسىتىلىق ھالدا ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ھەققىدە، توختىلىپ ئۆتتى. بۇنىڭدىن ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ قانچىلىك باي، قانچىلىك ئۇزۇن تارىخقا ۋە قانچىلىك مول مەزمۇنغا ئىگە ئىكەنلىكىنى كۆرگىلى بولىدۇ. بۇ خىل خەلقئارالىق كونگرېلەر ئۇيغۇرلارنىڭ شۇنىڭدەك شەرقىي تۈركىستاننىڭ تونۇتۇلۇشى ۋە تونۇلۇشىدا چوڭ ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ ئويلايمەن. پروفېسسور ئادەم ئۆگەر ئەپەندى يىغىندا بەرگەن ئىلمىي دوكلاتى توغرىسىدا مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى. Benim bu toplantıdaki bildirimin konusu Uygurlarda falcılık geleneği ve Çağatayca yazılmış Uygurca bir falname üzerineydi. Ben Uygurlarda falcılık adeti ve Çağatay tılda yazılgan falname doğrusu da dokulat verdim. 1929 yılında, Kaşgar'da yazılgan Palname kitabını 1930 yılda Şivitsiyalik tədqiqatçı گۇننار ياررىڭ شىۋېتسىيەگە ئېلىپ كەتكەن ئىكەن. ھازىر شىۋېتسىيەدە گۇننار ياررىڭ كۈتۈپخانىسىدا ساقلانماقتا. مەن دوكلاتىمدا ئۇيغۇرلاردىكى پالچىلىقنىڭ تارىخى، كېلىپ چىقىشى ۋە پال بېقىشنىڭ ئۇسۇللىرى توغرىسىدا مەلۇمات بەردىم. پروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى ئونىنچى نۆۋەتلىك خەلقئارالىق تۈرك خەلقلىرى مەدەنىيىتى ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنىدا ئۇيغۇر چالغۇلىرى بىلەن ھازىرقى چالغۇلارنى سېلىشتۇرۇپ ئۆتكەن. مەن دوكلاتىمدا مەشھۇر رۇس تۈركولوگ پانتۇسوۋنىڭ بىر مىڭ سەككىز يۈز توقسىنىنچى يىلى نەشر قىلىنغان تارانچى ناخشىلىرى دېگەن كىتابىدا قەيت قىلىنغان ئون ئالتە چالغۇنى تونۇشتۇردۇم. مەلۇم بولغاندەك، پانتۇسوۋ بىر مىڭ سەككىز يۈز سەكسەن بىرىنچى ۋە بىر مىڭ سەككىز يۈز سەكسەن ئىككىنچى يىللىرى غۇلجىدا تۇرغان مەزگىلدە خەلق ئارىسىدىن ئاغزاكى ئەدەبىيات، ئەنئەنە، ve medeniyet örneklerini toplagan ve bunu kitap kılıp bastırgan. Pantusov kitabı da Dutar, Satar, Şenza veya Senşenza, Yangçin, Kalun, Gıcek, Revap, Tambur, Dap, Tebil, Ney, Karnay, Turnay, Dumbak, Nagra, Can katarlık ئون ئالتە چالغۇنى قەيت قىلىپ ئۆتكەن ۋە بۇلارنىڭ رەسىملىرىنى كۆرسەتكەن. مەن بۇ چالغۇلارنى ھازىرقى ئۇيغۇر چالغۇلىرى بىلەن سېلىشتۇرغان ئاساستا تونۇشتۇرۇپ ئۆتتۈم. مەن دوكلاتىمدا يەنە تارانچىلارنىڭ ئايرىم بىر مىللەت ئەمەس، ئون سەككىزىنچى ئەسىرنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدا كىچىك بۇخارا دەپمۇ ئاتالغان قەشقەردىن مەجبۇرىي ھالدا ئىلى رايونىغا كۆچۈرۈپ كېلىنگەن ئۇيغۇرلار ئىكەنلىكىنى، تارانچى دېگەن سۆزنىڭمۇ ئەسلىدە ماھمۇت قەشقىرى تۈركىي تىللار دىۋانىدا قەيت قىلىپ ئۆتكەن تارىغچى ياكى تارىداچى دېگەن سۆزنىڭ مانجۇچە شەكلى ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ ئۆتتۈم. دوكلات يىغىن ئەھلىنىڭ قاتتىق قىزىقىشىنى قوزغىدى. شىۋېتسىيەدىن كەلگەن مۇستەقىل تەتقىقاتچى زۇلھايات ئۆتكۈر خانىم لوپنۇر ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئېكولوگىيەلىك ئېڭى ئۈستىدە ئانتروپولوگىيەلىك نەزەر تېمىسىدا دوكلات بەرگەن. ئۇ بۇنىڭدا لوپنۇرلۇقلارنىڭ قەدىمدىن تارتىپ ئېكولوگىيەنى قوغداش ئېڭىنىڭ يۇقىرى ئىكەنلىكىنى، خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئېكولوگىيەسىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. تۈركىيە ساياھەت ۋە مەدەنىيەت مىنىستىرلىقى تور بېتىدىكى مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، خەلقئارالىق تۈرك خەلقلىرى مەدەنىيىتى ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش بەشىنچى يىلىدىن تارتىپ چاقىرىلىپ كېلىنمەكتە. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.